بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز، ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا ئائىت ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار،

ئىرادە تەييارلىغان.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچىگە كۆپلەپ خىتاي كۆچمەنلىرىنى يەرلەشتۈرۈش ئۈچۈن يېقىندا ئۈرۈمچىنىڭ نوپۇسقا ئېلىش خىزمەتلىرىنىڭ ئاسانلاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغانىدى ئون تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى دائىرىلەر ئۈرۈمچى شەھىرىگە نوپۇس كۆچۈرۈپ كىرىش سىياسىتىنى يولغا قويۇشتىكى تەپسىلىي قائىدىنى ئېلان قىلىپ سەككىز خىل نوپۇسقا ئېلىش ئۇسۇلىنىڭ ئىلتىماس قىلىش شەرتى ۋە كېرەكلىك ماتېرىياللىرىنى بەلگىلىگەن خىتاينىڭ خەلق تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە يۇقىرىدىكى بۇ تەپسىلىي قائىدىدە ئوقۇش تارىخى بويىچە نوپۇسقا ئېلىش

ھەربىي سەپتىن چېكىنگەن ھەربىيلەر ۋە ئۇلارنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى نوپۇسقا ئېلىشتىن ئىبارەت سەككىز خىل نوپۇسقا ئېلىش ئۇسۇلى كۆرسىتىپ بېرىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش ۋە لاگېرغا قاماش ھەرىكىتىدىن ئىلگىرى ئۈرۈمچىدە ھەر خىل كەسىپلەر بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ھالدا يۇرتلىرىغا قايتۇرۇپ ئۈرۈمچىدىكى كۆچمە نوپۇستىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساسەن تازىلاپ بولغان ئىدى خىتاي دائىرىلىرى ئۈرۈمچىنى كەلگۈسىدە بەش مىليونلۇق نوپۇسقا ئىگە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئەڭ چوڭ شەھەرگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن ئىچكىرىدىن ئاتالمىش ئىختىساسلىق خادىم ئالىي مەكتەپ پىدائىيلىرى مەبلەغ سالغۇچىلار دېگەندەك ناملاردا تۈركۈملەپ خىتاي كۆچمەنلىرىنى يۆتكەپ كېلىپ ئولتۇراقلاشتۇرۇشقا باشلىشى دىققەت قوزغىماقتا. چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەر بۇنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئۆز زېمىنىدا خاتىرجەم ياشاش ھوقۇقى بەرمەي، ئۇلارنى تۇتقۇن قىلىش، سولاش، غايىب قىلىش، ئېشىنچە ئەمگەك كۈچى باھانىسىدە خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەپ تارقاقلاشتۇرۇشتەك ۋاسىتىلەر بىلەن يوقاتقاندىن كېيىنكى يەنە بىر ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشمەكتە. مەلۇم بولۇشىچە بۇ تەپسىلىي قائىدىدە نوپۇسقا ئالدۇرۇش رەسمىيىتىنى بېجىرمەكچى بولغان ئاھالىلەر كېرەكلىك ماتېرىياللارنى ئېلىپ نوپۇسنى كۆچۈرۈپ كىرىش ئىلتىماسىنى تەكشۈرۈپ تەستىقلاش جەدۋىلىنى تولدۇرسىلا بەش خىزمەت كۈنى ئىچىدە كۆچۈرۈپ كىرىشكە رۇخسەت قىلىش ئىسپاتىنى ئالالايدىكەن ھالبۇكى ئەينى چاغدا ئۈرۈمچىدە خىزمەت قىلغان ۋە ئوقۇغان چەت ئەللىكلەر ئۈرۈمچىدە ۋاقىتلىق تۇرۇش كىنىشكىسى بېجىرىشنىڭ ئىنتايىن قىيىنلىقىنى ئۇيغۇر كۆچمە نوپۇسلار ئۈچۈن بۇنداق رەسمىيەتلەرنىڭ

ئۇ يەنە ھازىر ھەر قايسى دۆلەتلەر تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇش ۋە ئۇلارنىڭ خىتايغا بېقىنىپ قېلىشىنى ئازايتىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتىدۇ دېگەن مالپاس يەنە دۆلەتلەر ئارا چېگرا ھالقىغان سودىنىڭ دۇنيا ئىقتىسادىدا يەنىلا مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغانلىقى خىتاينىڭمۇ ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي كۈچ بولۇش سۈپىتى بىلەن ھەم ئىستېمالچى ھەم تاۋار ئىشلەپچىقارغۇچى سۈپىتىدە مۇھىم رول ئويناشنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بىراق ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاينىڭمۇ ئۆزگىرىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەپ خىتايمۇ يەر شارى سودا سىستېمىسىدىكى باشقا دۆلەتلەر ئورتاق بەھرىلىنىدىغان قىممەت سىستېمىسىنىڭ بىر قىسمى بولۇشى كېرەك بىراق مەن بۇنىڭ قاچان يۈز بېرىدىغانلىقىنى بىلمەيمەن دېگەن مالپاس يەنە يىغىندا خىتاينىڭ كوۋىد ئون توققۇز ۋىرۇسى تۈپەيلى قامال قىلىش ۋە قەرز مەسىلىسى سەۋەبلىك كىرىزىسكە دۇچ كەلگەن كەلمىگەنلىكى ھەققىدىكى سوئالغا جاۋاب بېرىپ ئۇلار زىيانغا ئۇچرىدى ھەر قايسى ساھەلەردە چوڭ ئوڭۇشسىزلىقلار بولدى مۆلچەرلەنگەن تەرەققىيات زورىيىشىنىڭ مىقدارى تۆۋەنلىدى دېگەن. تەمىنلەش زەنجىرلىرىنى خىتايدىن يۆتكەش مەسىلىسى كورونا ۋىرۇسى يۇقۇمى ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن ئالاھىدە دىققەت قوزغايدىغان مەسىلىگە ئايلانغان ئىدى. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى بۇ مەسىلىگە دىققەت قىلىپ، تەمىنلەش زەنجىرلىرى مەسىلىسىدە خىتايغا قاراشلىق بولۇپ قېلىشتەك ۋەزىيەتكە خاتىمە بېرىش، خىتاينىڭ ئىقتىسادنى قالقان قىلىپ يۈرگۈزۈۋاتقان زومىگەرلىكىگە تاقابىل تۇرۇشنىڭ يوللىرىنى ئىزدىمەكتە.
ئامېرىكا دۆلەتلىك خەزىنە ئىشلىرى مىنىستىرى جەنېت يېللىن ۋاشىنگتوندىكى نوپۇزلۇق ستراتېگىيە تەتقىقات مەركەزلىرىدىن بولغان ئاتلانتىك مەركىزىدە قىلغان سۆزىدە خىتاينى ئۇكرائىنىيە مەسىلىسىدىكى پوزىتسىيەسى سەۋەبىدىن ئاگاھلاندۇرغان. ئۇ مۇنداق دېگەن. خىتاي ھازىر زۆرۈر بولغاندا ئىگىلىك ھوقۇق ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكى پىرىنسىپلىرىغا ھۆرمەت قىلماي تۇرۇپ، كەلگۈسىدە دۇنيا جامائىتىدىن بۇنداق پىرىنسىپلارغا ھۆرمەت قىلىشنى كۈتسە بولمايدۇ. يەللىن خانىم يەنە خىتاينىڭ پىرېزىدېنت ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ئۇكرائىنىيەگە تاجاۋۇز قىلىشىغا قانداق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىغا قاراپ تۇرۇپ بەلگىلىك ئىقتىسادىي ئاقىۋەتلەرگە دۇچار بولۇشى مۇمكىنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇ سۆزىدە. بۇندىن كېيىن ئىقتىسادىي مەسىلىلەرنى دۆلەت مەنپەئەتى قاتارلىق تېخىمۇ كەڭ دائىرىلىك مەسىلىلەردىن ئايرىپ قاراش مۇمكىن بولمايدۇ بىزنىڭ روسىيىگە قارىتا قەتئىي تەدبىر قوللىنىشتىن ئىبارەت ئىرادىمىز دۇنيانىڭ خىتايغا تۇتىدىغان پوزىتسىيىسى ۋە ئىقتىسادنىڭ تېخىمۇ بىر گەۋدىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىگە تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن دېگەن خەزىنە ئىشلىرى مىنىستىرى جەنېت يېللىن خانىم سۆزىدە يەنە تەمىنلەش زەنجىرلىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇش يەنى خىتايغىلا باغلىنىپ قالماسلىق مەسىلىسىنىمۇ ئالاھىدە تەكىتلىگەن ۋە بىز ھەر قانداق بىر دۆلەتنىڭ ئاساسلىق خام ئەشيا تېخنىكا ياكى مەھسۇلاتلاردىكى بازار ئورنىنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ ئىقتىسادىمىزنى قالايمىقانلاشتۇرۇشىغا ياكى ئۇنى جۇغراپىيىلىك سىياسىي ئەۋزەللىك كوزىرى قىلىپ قوللىنىشىغا قاراپ تۇرالمايمىز دەپ ئەسكەرتكەن

خەلقئارا تەرتىپنىڭ كەلگۈسى خەتەر ئاستىدا، دېگەن. تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شيىڭرۇي يېقىندا ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى ۋە ئاقسۇ ۋىلايىتىگە كېلىپ، ئەتىيازلىق تېرىلغۇ، ئېتىز-ئېرىق ۋە سۇچىلىق خىزمەتلىرىنى تەكشۈرگەن. ئۇ بۇ يەردە قىلغان سۆزىدە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى زىچ چۆرىدەپ، ئەتىيازلىق تېرىلغۇ ئىشلەپچىقىرىشنى پۇختا تۇتۇپ، دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق تەرەققىياتىنىڭ ئومۇمىي سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك دېگەن. ما شىڭرۈي زىيارىتىدە يەنە موڭغۇلكۈرە ئات فېرمىسى، نەسىللىك ئات يېتىشتۈرۈش بازىسى، ئىلى نەسىللىك ئات فېرمىسى، كەلپىن ناھىيەسىدىكى تۆگە باقمىچىلىق بازىسى قاتارلىق جايلارنىمۇ زىيارەت قىلغان. يېقىندىن بۇيان ما شىڭرۈينىڭ يېزا ئىگىلىكىنى چىڭ تۇتۇشنى توختىماي تەكىتلىشى ئالاھىدە دىققەت قوزغىماقتا. ئۇ ئالدىنقى ئايدا قەشقەر ۋىلايىتىدە تەكشۈرۈشتە بولغاندىمۇ، قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ ئەتىيازلىق تېرىلغۇغا تەييارلىق قىلىش خىزمىتىنى سۈرۈشتە قىلغان ۋە ئەتىيازلىق تېرىلغۇغا زور ئەھمىيەت بېرىپ، يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ ئېشىشىغا تولۇق كاپالەتلىك قىلىشنى تەكىتلىگەنىدى. ما شىڭرۈي بۇ نۆۋەت ئىلى ئوبلاستى ۋە ئاقسۇ ۋىلايەتلىرىگە قاراتقان زىيارەتلىرىدىمۇ ئەتىيازلىق تېرىلغۇ مەزگىلىدىكى زىرائەتلەرنىڭ ئۆسۈش، ئەي بولۇش ئەھۋالى، تۇپراقنىڭ نەملىك ئەھۋالى، شۇنداقلا كېۋەزلىكلەرنى ئۆزى بىۋاسىتە تەكشۈرگەن. ئۇ ھوسۇلنى ئاشۇرۇش تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېزا ئىگىلىكىدىن مول ھوسۇل ئېلىش ئاساسىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلاش كېرەك، دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى خەۋەرلىرىدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى ئەڭ چوڭ ئاشلىق ۋە باقمىچىلىق بازىسىغا ئايلاندۇرۇش ھەمدە شۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ ئېھتىياجلىرىنى قامداشنى كۆزلەۋاتقانلىقىدىن مەلۇمات بېرىلمەكتە خىتاي دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئاشلىق ئىمپورت قىلغۇچى دۆلەتلەرنىڭ بىرى كۆزەتكۈچىلەر ئۆتكەن يىللاردىكى تاجسىمان ۋىرۇسى روسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ھەم خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارىتىلغان تۈرلۈك ئىقتىسادىي جازا تەدبىرلىرى نەتىجىسىدە خىتايدا يېقىن كەلگۈسىدە ئاشلىق قەھەتچىلىكى كېلىپ چىقىشى مۇمكىن دېگەن پەرەزنى ئوتتۇرىغا چىقارماقتا. ما شىڭرۈينىڭ يېزا ئىگىلىكىنى چىڭ تۇتۇشنى ئەڭ مۇھىم سىياسىي ۋەزىپە قاتارىدا تەكىتلىشى بۇ جەھەتتىكى بەزى ئىچكى ئەھۋاللارنىڭ بېشارىتى بولۇشى مۇمكىنكەن. ما شىڭرۈي بۇ قېتىملىق زىيارىتىدە ئاشلىققا كاپالەتلىك قىلىشتىن سىرت، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش دەپ ئاتالغان ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىمۇ تەكىتلەشنى ئۇنتۇپ قالمىغان. ئۇ ئىلى ئوبلاستى ۋە ئاقسۇدىكى زىيارىتىدە باي ناھىيەسىدىكى قىزىل مىڭئۆي ۋە تېكەس ناھىيەسىدىكى يىجىڭ مەدەنىيەت باغچىسى، تەيجىتەن قاتارلىق جايلارغا بارغان. ئۇ بۇ جايلاردا سۆز قىلىپ، تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداشنى، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇشقا بىرلەشتۈرۈپ، ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا ئالاقىلىشىشى، ئالمىشىشى ۋە يۇغۇرۇلۇشىنىڭ تارىخىي ئىچكى مەزمۇنلىرىنى چوڭقۇر قېزىپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ،

تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. بۈگۈنكى پىروگراممىمىزدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق. بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي ۋەزىيىتى، ئېقىم مەسىلىلىرىنى تېما قىلغان تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت،

ئامېرىكىدىكى ھەر ساھە زاتلىرىنىڭ يېقىندىن ھەمدەمدە بولۇشى ئارقىسىدا ئامېرىكىغا يېتىپ كەلگەن لاگېر شاھىتى ئوۋالبېك تۇرداخۇن ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى چۈشتىن بۇرۇن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە تۇنجى مەيدان گۇۋاھلىق يىغىنىغا قاتناشتى يىغىندا ئوۋالبېك ئۆزىنىڭ بىۋاسىتە كەچۈرمىشلىرى ئارقىلىق لاگېردىكى قاباھەتنى يەنە بىر قېتىم تاشقى دۇنيادىكىلەر بىلەن ئورتاقلاشتى. شۇنداقلا يىغىن ئەھلىنىڭ بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىغا جاۋاب بەردى. رادىيومىز بىلەن بولغان مەخسۇس سۆھبەتتە ئۇ ئۆزىنىڭ خىيالىدىن كەچكەن بەزى ئەھۋاللارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىز ۋە شەھرىزادنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتى. دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرىنى پاش قىلىشتا ئەڭ چوڭ رولى بولغان ئامىللارنىڭ بىرى لاگېر شاھىتلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى گۇۋاھلىق بايانلىرى دېيىش مۇمكىن. ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدىن بۇيان ئوخشىمىغان ئاممىۋى سورۇنلاردا ۋە مۇنبەرلەردە لاگېر شاھىتلىرىنىڭ ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن ئاچچىق ۋە پاجىئەلىك قىسمەتلىرىنى بايان قىلىشى بىلەن دۇنيا جامائىتى ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان ئىشلارنىڭ ئاددىيغىنا كىشىلىك ھوقۇقنى ئاياغ ئاستى قىلىش قىلمىشلىرى ئەمەس، بەلكى يېڭىدىن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان زامانىۋى قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ يەتتى. سەككىزىنچى ئاپرېلدا ئامېرىكا چېگرىسىدىن ئۆتكەن لاگېر شاھىتلىرىدىن ئوۋالبېك تۇرداخۇن دەسلەپكى قەدەمدە ئامېرىكىغا ئورۇنلىشىۋالغاندىن كېيىن ئون ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە تۇنجى مەيدان گۇۋاھلىق يىغىنىغا قاتناشتى يىغىندا ئالدى بىلەن مەزكۇر فوندنىڭ رەئىسى ئاندرو برېمبېرگ ئەپەندى سۆز ئالدى، ئۇ فوندى جەمئىيەتنىڭ قۇرۇلۇشى ھەمدە ئۇنىڭ خىزمەتلىرى ھەققىدە چۈشەنچە بېرىش بىلەن بىرگە، ئوۋالبېكنىڭ كەچمىشلىرى ماھىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرىنىڭ يەنە بىر قېتىم پاش بولۇشى ئىكەنلىكىنى، شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشى ئەمەلىيەتتە دۇنيا قىرغىنچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەھدىنامىسىگە ئاشكارا خىلاپلىق قىلىش ئىكەنلىكىنى، شۇ سەۋەبتىن بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭ ساداسىزلار ئۈچۈن يەنە بىر قېتىم سادا چىقىرىش بولىدىغانلىقىنى، يەنە كېلىپ قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ھەر خىل مۇئامىلىدە بولۇۋاتقان ھۆكۈمەتلەر، شىركەتلەر ۋە شەخسلەرنىڭ قاراشلىرىنى ئۆزگەرتىشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسەتتى.
ئارقىدىن خىتايدىكى ئىچكى ئەزا ئوغرىلىقى ھەققىدە يىللاردىن بۇيان ئىزدىنىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەردىن ئېسان گۇتمان ئەپەندى سۆز ئالدى. ئۇ ئۆزىنىڭ ئوۋالبېك بىلەن قىرغىزىستاندىكى ئۇچرىشىشى ھەمدە بۇ جەرياندا ئۇنىڭ بىلەن سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ۋە باستۇرۇش ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇماتلىق بولغان كۈنلەر ھەققىدىكى ئەسلىمىلىرىنى تەقدىم ئەتتى. شۇ قاتاردا ئۆزى ۋە باشقا دوستلىرىنىڭ ئوۋالبېكنى ئامېرىكاغا ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن ھەر خىل يوللارنى ماڭغانلىقى ھەققىدىمۇ مەلۇماتلار بەردى.

مېنىڭ ئاتىم ئوۋالبېك تۇرداخۇن. My name is Ovalbek Turdakhun. ئۇ ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى فېۋرالدا بېشىغا خالتا كىيدۈرۈلۈپ خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ماشىنىسىغا چىقىرىلغان كۈنىدىكى ۋەقەلەردىن باشلاپ لاگېرغا ئېلىپ بېرىلغانلىقى، بۇ جايدا ساقچىلارنىڭ ئۆزىنى يالاڭاچلاپ مەھبۇسلۇق كىيىمىنى كىيدۈرگەنلىكىدىن باشلاپ لاگېردىكى تار ئۆيگە قىستىلىپ قامالغان يىگىرمە ئالتە مەھبۇسنىڭ ئارىسىغا قوشۇلغانلىقى، كارىۋاتقا سىغمىغان مەھبۇسلارنىڭ نۆۋەتلىشىپ ئۇخلايدىغانلىقىدىن مەلۇمات بەردى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، كامېرلاردىكى تاملارغا ئورنىتىلغان كۆزىتىش كامېرالىرىنىڭ ھەممىسىلا خېكۋىژن ماركىلىق ئىكەن. تامدىكى چوڭ تېلېۋىزوردا بولسا مەھبۇسلار ھەر كۈنى خىتاي دۆلىتى ۋە خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ قانداق ئۇلۇغۋار ئىكەنلىكى ھەققىدىكى تەشۋىقاتلارنى كۆرىدىكەن. ئۇلارغا ھەدىسە خىتاي دۆلىتىنىڭ ھەر قانداق ئادەمنى دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىدىن تۇتۇپ كېلەلەيدىغانلىقى، ھايۋانلارمۇ يېمەيدىغان تاماقلار، قانداقتۇر سىرلىق دورا ۋە ئوكۇللار، يولۋاس ئورۇندۇق، قوراللىق گۇندىپايلار، تۈگىمەس سوراقلار، پات-پاتلا ئاڭلىنىپ قالىدىغان ئاچچىق چىرقىراشلار دائىملىق ھەمراھ بولغان. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون يەتتىنچى دېكابىردا كالتە ئىشتان بىلەن ئۆيىگە ئەكىلىپ قويۇلغاندا ئۇ لاگېردا كۆرگەنلىرىنى ھېچكىمگە ئېيتماسلىق ھەققىدىكى ھۆججەتكە قول قويغان. ئەمما ئۇ لاگېردىن چىققان بولسىمۇ ئۇنىڭغا قارىتىلغان نەزەربەند بىكار قىلىنمىغان.

ئۇ سۆزىدە ئوۋالبېك ئېيتقان قاماق ۋە باستۇرۇش قىلمىشلىرىنىڭ ستالىن دەۋرىدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىدا، ماۋزېدۇڭ دەۋرىدىكى خىتايدا ۋە باشقا جايلاردا كۆپ قېتىم ئوتتۇرىغا چىققان ھادىسە ئىكەنلىكىنى، يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە بولسا شى جىنپىڭ دەۋرىدىكى خىتايدا يەنە بىر قېتىم ئەۋج ئالغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ، ئوۋالبېكنىڭ ئېيتقانلىرى بىز تەكىتلەۋاتقان رېئاللىقنىڭ راستتىنلا شۇنداق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى، دېدى. شۇنىڭدەك. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل داۋام قىلدۇرۇۋاتقان بۇ قىرغىنچىلىقنى پاش قىلىشتا بۇ خىل گۇۋاھلىق پائالىيەتلىرىنىڭ بەكمۇ مۇھىملىقىنى بىلدۈردى. شۇنىڭدىن كېيىن كانۇر خېلېي، باب فۇ، ئېسان گۇتمان قاتارلىق كىشىلەر سۆزگە چىقىپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى، غەرب شىركەتلىرىنىڭ بۇ قىرغىنچىلىققا ۋاسىتىلىك ھالدا ھەمدەم بولۇۋاتقانلىقى، بۇ خىل گۇۋاھلىقلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى قاباھەتنى ھۆججەتلەشتۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكى قاتارلىق تېمىلاردا سۆز قىلدى. يىغىننىڭ ئاخىرىدىكى سوئال-جاۋاب بۆلىكىدە ھەر ساھەدىن كەلگەنلەر لاگېرلار ھەققىدىكى ھەر خىل سوئاللارنى سورىدى. ئوۋالبېك بۇ ھەقتە ئۆزى كۆرگەن ئىشلارنى مىسال قىلغان ھالدا بۇ جايدىكى سىرلىق دورىلار، ئوكۇللار، ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇق قاتارلىق ئىشلاردىن مەلۇماتلار بەردى. يىغىندىن كېيىن ئوۋالبېك رادىيومىزنىڭ ئايرىم زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، لاگېرلاردىكى ئۆزى كۆرگەن ئۇيغۇرلار، ئۆزىنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن كۈتىدىغان ئارزۇلىرى، شۇنداقلا ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىنىڭ رەئىسى مىشېل باچېلېتنىڭ ئۈرۈمچى سەپىرى ھەققىدىكى ئۈمىدلىرىنى بايان قىلدى.
مېنىڭ ئانگلىيچە ئىسمىم جۈسۈپ، قىرغىزچە ئاتىم ئوۋالبېك تۇرداقۇن. قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ گېزىتى. لاگېردا ئون ئاي، ئۆي تۈرمىدە سەككىز ئاي، قول سائەت بىلەن ئالتە ئاي.

مەن تۇرغان رايوندا بۇرۇنقى زىيارەتتىمۇ دېدىم مەن تۇرغان رايوندا ھازىر ئۈچكىسى بار بۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرى باشلاندى ئىككى مىڭ ئون يەتتە سېلىپ باشلىدى بىزنى شۇ يېزىغا شۇنىڭ بىلەن ئۇ پۈتۈشى بىلەنلا نۇرغۇن ھېلىقى ئادەملەرنى ئالدى خىزمەتچىلىكى ئۇندىن شۇ لاگېر نېمىنى سالدى ھېلىقى نېمە ساقچىخانا دەپ قويىمىز ساقچىخانىنى سالدى مەسىلەن مەن بارغان ھېلىقى تەربىيىلەش مەركىزى

بىر ۋاقتىنى مۇنداق قىسقىراق قىلىپ، قىسقىراق كىرەلەيدىغان، ئەنە پاتاردا ماۋۇ ئۇ ئۆزىنىڭكى گراژدانلىق دەپ قويىمىز، ئالالايدىغان بىر يوللار بولسا ئۇ بەك ياخشى بولاتتى. چۈنكى مەن ئاشۇ يۇرتتىكى ۋاقتىمدا سىرتقى دۆلەتلەردىن كىرگەن، كىرىپ كۆرگەن، لېكىن ئۇلارنى ئاشۇ دېگەن يەرگە بارالمىدى ئۇلار. بارالمايلا كەتتى. ھېچكىمنى ئۆيدىن چىقارمىدى، ئاشۇ سىرتتا يۈرگەننىڭ ھەممىسى پۇقرا تىكلىگەن ساقچىلار، ھېچقانداق پۇقرا چىققىلى قويمىدى. شۇنىڭغا مەن ئويلايمەن، شۇ بارالىسا بىر چەكلىمىسىز خالىغان يەرگە بارالايدىغان بولسا بۇ بەك ياخشى بولاتتى. ئەگەر چەكلىنىپ ئۇلار دېگەن يەرگە بارسا ئۇ ھېچقانداق رولى يوق.
مەلۇم بولۇشىچە ئوۋالبېك تۇرداخۇن داۋاملىق ھالدا يېقىن كەلگۈسىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلار، مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىق تېمىلار بويىچە گۇۋاھلىق بېرىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەن شوئارنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى داۋاملىق مۇستەھكەملەپ،

شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەن بۇ شوئار ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل توققۇزىنچى ئايدا ئېچىلغان ئۈچىنچى قېتىملىق شىنجاڭ خىزمىتى يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەپ مىللەتلەرنىڭ بۈيۈك ئىتتىپاقلىقىنى داۋاملىق كۈچەيتىشنى ئىدېئولوگىيىلىك خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇشنى يەنى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىنىڭ خىتاي دۆلىتىگە جۇڭخۇا مىللىتىگە جۇڭخۇا مەدەنىيىتىگە خىتاي كومپارتىيەسىگە تەۋە بولۇش ئېڭىنى ھەر خىل يوللار بىلەن ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى تەكىتلىگەن سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى خىتاينىڭ يىللاردىن بېرى ئۆزىنىڭ فېئودالىزم بىلەن كوممۇنىزم بىرلەشكەن قالاق مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇرلارغا تېڭىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ھازىر خىتاي ھاكىمىيىتى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە ئاتالمىش مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش سىڭدۈرۈش دېگەن شوئارلار بىلەن خىتاينىڭكى ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيانقى ھۆكۈمرانلىق ھىيلە مىكىرلىرى بىلەن بۇ كوممۇنىستلارنىڭكى ماتېرىيالىستىك، يەنە ئىنسانلارنى قورال ياكى بىر ھايۋاندەك قۇل قىلىپ ئىشلىتىشتىكى مۇشۇنداق بىر كۆز قاراشلار بىلەن يۇغۇرۇلغان ھازىرقى ئاتالمىش خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۇيغۇرلارغا تاڭماقچى.
خىتاي مەتبۇئاتلىرىدا كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەن بۇ يېتەكچى ئىدىيەسى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ يېڭى دەۋردە شىنجاڭنى تۈزەش ئىستراتېگىيەسىنىڭ مۇھىم قىسمى بولۇپ ماركسىزم مەدەنىيىتىنى شىنجاڭدا نامايان قىلىش ۋە قوللىنىش مەدەنىيەت بىلەن ئىقتىسادىي تەرەققىياتنىڭ مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ قىلىش تەلەپ قىلىنغان خىتاي ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە ئۇيغۇر رايونىدا ئىقتىساد گۈللەنگەن تەقدىردىمۇ مەدەنىيەتنىڭ گۈللىنىشىگە تۈرتكە بولالمايدىكەن يەنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نەزىرىدە ئۇيغۇرلارنى باي قىلغان تەقدىردىمۇ ئۇلارنىڭ مەدەنىيەتتە ئارقىدا قالغان ۋەزىيىتىنى ئۆزگەرتكىلى بولمايدىكەن شۇڭا مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش ئارقىلىق بۇ رايوندىكى خەلقنىڭ قەلبىنى خىتايغا مۇجەسسەم قىلىش ئۇلارغا جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى سىڭدۈرۈش ئۇلارنىڭ ئايرىم تىلى مەدەنىيىتى دىنى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىنى يوقىتىپ ئورتاق خىتاي ئېڭى ۋە سوتسىيالىستىك قىممەت قارىشىنى ئومۇملاشتۇرۇش كېرەك ئىكەن

بىز شۇنى كۆردۈقكى، خىتاي كومپارتىيەسى ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن بىرگە، ئۇنىڭ ئاستىلاپ قالغانلىقىنىمۇ ئېتىراپ قىلىشقا مەجبۇر. بۇ ئەھۋال ئۇلاردىن ئىجتىمائىي مۇقىملىق ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشنى تەلەپ قىلىدۇ. بۇ مەسىلىلەر خىتاينىڭ مەۋجۇتلۇقى بىلەن زىچ باغلانغان بولۇپ، كۆپ ھاللاردا خىتاي مىللەتچىلىكىگە تايىنىدۇ. مەنچە بۇ كەلگۈسى بىر نەچچە يىلدىكى ئاساسىي يۈزلىنىش بولىدىغاندەك قىلىدۇ شۇڭا مەن خىتايدىكى مەدەنىيەت مەسىلىلىرىگە كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈشنى ئويلاۋاتىمەن خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ خىتاي مىللەتچىلىكىنى كۈچەيتىش بىلەن ئىقتىسادنى گۈللەندۈرۈش يولى ھامان بىر نۇقتىدا ئايرىلىپ كېتىدۇ چۈنكى زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن بۇ ئىككىسىنى تەڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇش قىيىنلىشىپ كېتىدۇ خىتاي كومپارتىيىسى جايلاردىكى مەدەنىيەت ۋە مىللىي كىملىكنىڭ بارغانسېرى خىتاي مەدەنىيىتىگە بېقىنىدىغان بولۇشىنىڭ ئەھمىيىتىنى ناھايىتى چوڭ دەپ قارايدۇ ئەمما مەنچە بۇ خىتاينىڭ مىللىي رايونلىرىغا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ شۇنداقتىمۇ خىتاي كومپارتىيەسى كەلگۈسىدە بۇ خىل مەدەنىيەت باغلىنىشى مەسىلىسىگە تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلىدۇ ئەمما بۇ بىر جەھەتتىن خىتاي بىلەن ئاز سانلىق مىللەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى جىددىيلەشتۈرۈپ قويىدۇ ھازىرمۇ بۇ مۇناسىۋەت يەنىلا جىددىي ئاز سانلىق مىللەتلەر قانداق قىلغاندا خىتايلىشىپ كېتىشتىن ساقلىنىشنىڭ كويىدا. مەنچە بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى كەلگۈسىدە نەچچە ئون يىلدا يۈزلىنىدىغان چوڭ مەسىلىدۇر. ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، خىتايدا ئۆزى ياتنىڭ كۆڭلى يات دەيدىغان بىر گەپ بولۇپ، ئۇلار شۇ ئاڭ بويىچە باشقا مىللەتلەرنى يەكلەپ كەلگەن ياكى ئۇلارنى پۈتۈنلەي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشقا كۈچەپ كەلگەن. بۇ جەڭ بىلە ئىستىلا قىلغان يەرنى قوغداش ئۈچۈن بىراز قىيىن بولىدۇ، ئەمما دەيدۇ، مەدەنىيەت كۆلتۈر بىلە ئىستىلا قىلغان يەر ئۇزۇن مۇددەت قالىدۇ دەيدىغان بىر گەپ بار ئەمدى. شۇنىڭغا خىتاي ھاكىمىيىتى شەرق تۈركىستان مەدەنىيىتىنى، كۈلتۈرىنى خىتايلاشتۇرغان تەقدىردە ئۇ مۇقىملاشقان بولىدۇ ۋە ئۇزۇن مۇددەت ھەمدە شۇ خىتاي بىلەن بىر ئوخشاشلىقنى ياراتقان بولىدۇ. يەنى ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرىدۇ دېگەن گەپ. خىتاينىڭكى سىياسىي ئەنئەنىسىندە بۇرۇندىن تارتىپلا باشقا مەدەنىيەت ۋە كۈلتۈرى ئوخشىمايدىغان جەمئىيەتلەرنى ھەممىنى خىتايلاشتۇرۇش دەيدىغان بىر سىياسىتى بار. چۈنكى ماڭا ئوخشىمىساڭ سېنىڭكى يۈرىكىڭمۇ پەرقلىق دەيدىغان بىر كۆز قاراش بار. مەن مەركەزدە، سەن چەتتە، چەتتە بولغاچقا مەدەنىيەتسىزسەن، مەدەنىيلەشتۈرۈش بىزنىڭكى ۋەزىپىمىز دەيدىغان ئەنئەنىلىرى بار. بۇ كونا بولسىمۇ، بۇ ئەنئەنە بولغاچقا بۈگۈنكى سىياسىي ئەنئەنىسىگىمۇ سىڭىپ كىرىۋاتىدۇ. شۇنىڭغا بۇ ھازىرقى شەرقىي تۈركىستاندا ھېلىقى مەدەنىيەت بىلەن كۈلتۈر بىلەن بەسلەيمىز دېگەن بۇ گەپلەر ئەسلىندە مەدەنىيەت جەھەتتىن ئاسسىمىلە قىلىمەن دېگەن گەپ ئەمدى. خىتاي دائىرىلىرى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدا جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق ئېڭىنى بەرپا قىلىشنى مىللەتلەر ۋە دىن خىزمىتىنىڭ مۇھىم نىشانى قىلىپ كەلگەن ئىدى. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش شوئارى ئوتتۇرىغا قويۇلغاندىن كېيىن بۇنى پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر سىياسىتى ۋە شىنجاڭنى ئىدارە قىلىشنىڭ ئىدىيە قۇرۇلۇشى سەۋىيەسىگە كۆتۈرۈپ بىر قاتار ئىسلاھات پىلانلىرى تۈزگەن. جايلاردىمۇ بۇنىڭغا ماس ھالدا كونكرېت ئىسلاھات ۋەزىپىلىرى ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئاقسۇ ئاخبارات تورىنىڭ يېقىندا بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا ئاقسۇ ۋىلايىتى ئورۇنلاشتۇرغان بىر يۈز يىگىرمە توققۇز تۈرلۈك ئىسلاھات ۋەزىپىسى ئىچىدە شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇپ خىتاينىڭ ئىلغار ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى مەكتەپلەرگە ئائىلىلەرگە مەھەللىلەرگە ئالاقە تورىغا ئەڭ ئاخىرىدا كاللىغا سىڭدۈرۈپ ئىلغار مەدەنىيەت ئارقىلىق يېتەكلەش قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك دېگەن نۇقتىلار ئورۇن ئالغان تەھلىلچىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي تەشۋىقاتلىرى سۆز ئوينىتىشقا ئۇستا بولۇپ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى ياكى جۇڭخۇا مىللىتى دېگىنى ئەمەلىيەتتە خىتاي مىللىتىنى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى دېگىنى خىتاي مەدەنىيىتىنى كۆرسىتىدۇ شى جىنپىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ھەر ساھەدىكى مۇتلەق ئۈستۈنلۈكىنى بولۇپمۇ ئىدېئولوگىيە جەھەتتىكى ھۆكۈمرانلىقىنى ساقلاشقا ئۇرۇنۇپ كېلىۋاتقان بولۇپ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش شوئارىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر رايونىدىكى خەلقنىڭ مىللىي ئېڭى دىنىي ئېڭى جۈملىدىن مەدەنىيەت ئېڭىنى يوقاتماقچى ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي مەدەنىيىتى ۋە ماركسىزم ئىدىيەسىنى سىڭدۈرمەكچى بولغان يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي تەبىئىتى ۋە مۇسۇلمانلىق ئېڭىنى يوقىتىپ ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاي ئېڭى ۋە پارتىيەنىڭ قىزىل گېنىنى ئالماشتۇرماقچى بولغان ئامېرىكىلىق ئىنسانشۇناس ئۇيغۇر مەسىلىلىرى تەتقىقاتچىسى دەررېن بايلېر ئەپەندى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ئىكەنلىكىنى بىڭتۇەننىڭ بۇنىڭدا ئالاھىدە رول ئويناۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ناھايىتى روشەنكى، بۇ مەدەنىيەت ئاسسىمىلياتسىيە ھەرىكىتىدۇر. ئۆتكەن ئايلاردا چىققان ھۆججەتلەرگە قارىساقمۇ، ئۇلار شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش، قانۇن بىلەن شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇپ مۇقىملىقنى ساقلاشنى ئادەتكە ئايلاندۇرۇش توغرۇلۇق كۆپ سۆزلەۋاتىدۇ. ئۇلارنىڭ بۇ يەردىكى مەقسىتى نېمىنىڭ تېررورلۇق، نېمىنىڭ خىتايچە ئىسلام ئىكەنلىكىنى خالىغانچە بەلگىلەش ھەمدە بىڭتۈەن قارىمىقىدىكى خىتاي ئاققۇنلىرىنىڭ رولىدىن پايدىلىنىپ مۇقىملىقنى ساقلاش. ئەمەلىيەتتە ئۇلار شۇ باھانىدە ئۇيغۇرلارغا ئۆزلىرىنىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتى بويىچە ياشىغىلى قويمايدۇ بۇنىڭدا بىڭتۈەن چوڭ رول ئويناپ كەلدى قارىغاندا خىتاي ئۇلارنىڭ رولىنى داۋاملىق كۈچەيتىدىغاندەك قىلىدۇ ئېلشات ھەسەن ئەپەندى بۈگۈنكى كۈندە مەۋجۇتلۇقى خىرىسقا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۆز مەدەنىيىتى ۋە كىملىكىنى يوقىتىپ قويارمۇ دېگەن ئەندىشىگە قارىتا كۆز قارىشىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بۇنىڭدا قانچىلىك تاقابىل تۇرالايدۇ ۋەتەن ئىچىدە؟ يوقاپ كېتەرمۇ دېگەن ئەندىشە ھەممىمىزدە بار. ھەرقانداق بىر مەدەنىيەت ئۆزىنىڭ مۇھىتىدا، ئۇزۇن تارىخ جەريانىدا شەكىللىنىدۇ. مەدەنىيەتنىڭمۇ مەلۇم دەرىجىدە ئىلغار، قالاق يەرلىرى بولىدۇ. ئىنسانىيەتنىڭ مەدەنىيىتى ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىياتى بىلەن ئۆزىنى يېڭىلاپ، گۈللىنىپ، قالاق تەرەپلىرىنى ئۆزگەرتىپ مۇشۇنداق تەرەققىي قىلىپ ماڭىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى تا بۈگۈنگە كەلگىچە مەلۇم دەرىجىدە بىزنىڭكى ھازىرقى خىتاينىڭ ئاتالمىش خىتاي مەدەنىيىتىدىن ناھايىتى يۇقىرى تۇرغان. شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزگە بۇرۇن يۇمشاق ئۇسۇللار بىلەن ھۇجۇم قىپ باققان بولسىمۇ، لېكىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى بويسۇندۇرالمىغان.
ئۇيغۇرلار شۇ مەدەنىيىتىگە يۆلىنىپ، ئۆزىنىڭ كىملىكىنى، ئۆزىنىڭ غۇرۇرىنى، ھەتتاكى مەلۇم دەرىجىدە ھەق-ھوقۇقلىرىنى بىر ئۇسۇللار بىلەن قوغداپ تەرەققىي قىلدۇرۇپ كەلگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭكى مەيلى ۋەتەن ئىچىدە، ۋەتەن سىرتىدا بولسۇن، مائارىپقا بولغان ئىنتىلىش، ئۇنى گۈللەندۈرۈش، ھەممىسى شۇ بىر مىللەتنىڭ ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىگە بولغان سۆيگۈسى، مەدەنىيەتكە بولغان پەخرىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ نۇقتىدىن سېلىشتۇرۇپ ئېيتقان ۋاقتىدا، خىتاينىڭ مەدەنىيىتى، مەيلى ئۇ ئىككى مىڭ يىلدىن بۇيانقى ھۆكۈمرانلىق ھىيلە-مىكرى بولسۇن ياكى كوممۇنىزمنىڭ ماتېرىيالىستىك، بۇ ھەممىسى قالاق مەدەنىيەت. خىتاينى كۆرۈپ باقساقلا بىلىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ قالاق مەدەنىيەت ئۆزىدىن ئۈستۈن تۇرغان ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تامامەن يوقىتىۋېتىش ئىمكانىيىتى بولمايدۇ. تىل جەھەتلەردە ئەبجەشلىشىشى مۇمكىن، باشقا بىر يەرلەردە ئازراق تەسىر كۆرسىتەلىشى مۇمكىن، شەھەرلەردە مەجبۇرىي ئاستىدا تەسىر كۆرسىتەلىشى مۇمكىن، ئەمما لېكىن پۈتۈنلەي بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى ئۇنداق ئاسان يوقىتالمايدۇ.
ئىگىلىنىشىچە، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش خىتاينىڭ ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلان مەزگىلىدىكى مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىنىڭ ئاساسلىق نىشانى ھەمدە ئىككى مىڭ ئوتتۇز بەشىنچى يىل خىتاينى مەدەنىيەتتە كۈچلۈك دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىشنىڭ يول خەرىتىسى بولۇپ،

ئىلشات ھەسەن ئەپەندى مەدەنىيەت ۋە مەۋجۇتلۇقى ئېغىر خەتەر ئاستىدا قالغان ئۇيغۇرلارنىڭ ھامان بىر كۈنى ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى قولىغا ئېلىپ مەدەنىيەتتە قايتا گۈللىنىش پەيدا قىلالايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى مەن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭكى يەنە داۋاملىشالايدىغىنىغا ھەم كەلگۈسى پۇرسەت كەلگەن ۋاقتىدا قايتىدىن خۇددى مەدەنىيەت ئىنقىلابىنىڭ كەينىدىكى گۈللىنىشكە ئوخشاش شۇنداق بىر دەۋرنىڭ يەنە كېلىشىنى ئەلبەتتە. ئۆز تەقدىرىمىزنى ئۆز قولىمىزغا ئالغان كۈنى بۇ مەدەنىيەتنى دۇنياۋى مەدەنىيەتكە ئايلاندۇرالايدىغان بىر كەلگۈسىگە ئىشەنچىم كامىل. ئەمما چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ مەدەنىيەتنى قانچىلىك قوغدالايمىز دېگەندە، بۇ يەردە ئەگەر بىز چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار، چۈنكى بىز چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار چېچىلاڭغۇ ئولتۇراقلاشقان. بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇنىڭدا مەھەللىۋى مەدەنىيەت ئۇل بولۇشى لازىم. مەلە شەكىللىنەلمىگەن ۋاقتىدا ئۇ مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىنى قوغداش ناھايىتى قىيىن بولىدۇ. بولۇپمۇ ئۆزى بىلەن تەڭ باراۋەر مەدەنىيەتلەر بىلەن ماڭغان ۋاقتىدا، ئەگەر مەھەللىۋى شەكىللىنەلمىسە يوقايدۇ. مەسىلەن، قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قالالىغان ئۇيغۇرنىڭكى. نېمە ئۈچۈن دېگەندە، قازاقىستان، قىرغىزىستاندىكى بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلار مەھەللىۋىلەشكەن، شەھەرلەشكەن، بىر مەھەللىدە كۆپ سانلىقنى ئىگىلىگەندىن كېيىن بۇ مەدەنىيەتنىڭ ئۇلى بولغان مەھەللىۋى مەدەنىيەتنى ساقلاپ قالغىنى بولىدۇ. تۈركىيەگە بارغان ئۇيغۇرلار بىر ئىككى يىلدىن كېيىن ئائىلە بويىچە تۈركچە سۆزلەيدىغان جىق يەرلەردە تۈركچىگە كېتىدۇ. نېمە ئۈچۈن دېگەن ۋاقتىدا ئۆزى بىلەن يېقىن مەدەنىيەت بىلەن بىللە ياشىغان ۋاقتىدا مەھەللىۋى مەدەنىيەت شەكىللىنەلمىگەن ئەھۋالدا مەدەنىيەت قوغدىماق قىيىن توختايدۇ. ياۋروپا، ئامېرىكا قىتئەلىرىدە ياشايدىغان ئۇيغۇرلار بىر بىرسى بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئادەتتە نورمالدا يېرىم سائەت ماشىنا ھەيدەپ كۆرۈشىدۇ. ھەپتىدە بىر ئەمەس، ئايدا بىر ئىككى قېتىم ئاران كۆرۈشەلەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردىكى ئۇيغۇرلار چوقۇم ھەر خىل ئۇسۇللار بىلەن ئۇچرىشىش، كۆرۈشۈش، بۇ بىر مەدەنىيەتنى قوغداشنىڭكى مەجبۇرىي بۇنى ھاسىل قىلىش لازىم. شۇنىڭدا بىز قوغداپ قالالايمىز چەت ئەلدىكى مەدەنىيىتىمىزنى. شۇنىڭ ئۈچۈن يىغىنچاقلاپ ئېيتقاندا، ۋەتەن ئىچىگە مېنىڭ يەنە ئىشەنچىم كامىل، ۋەتەن سىرتىدا زور تىرىشچانلىق تەلەپ قىلىدۇ.

مىليونلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان تۈركىي مىللەتلەرنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىپ كېلىۋاتقان خىتاينىڭ كېلەر ھەپتە ئىككى مۇھىم خەلقئارالىق مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسىنى تەستىقلىشى ئائىلىلىرى پارچىلىنىپ ئۆزلىرى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقى دىققەت قوزغىدى بەزى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە بۇ پەقەت خىتاينىڭ يەنە بىر مەيدان كۆز پەردازلاش ھەرىكىتىلا خالاسكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلىلىرىنى پارچىلاپ، ئۆزلىرىنى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىچى سىرتىدىكى خىتاي كارخانىلىرىدا نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش نامىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن ئېيىپلىنىپ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەشكە ئائىت ئىككى مۇھىم خەلقئارالىق ئەھدىنامىنى تەستىقلاشنى قارار قىلغان.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىليونلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان تۈركىي ئاز سانلىق مىللەتلەرنى نامراتلىقتىن قۇتقۇزۇش نامىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىپ، بۇ ھەرىكەتنى ئۇيغۇرلارنى يۆتكەپ ياكى جايىدا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش دەپ چۈشەندۈرۈۋاتقان بىر ۋاقىتتا بۇ ئىككى ئەھدىنامىغا ئىمزا قويۇشنى قارار قىلىشى خەلقئارا تاراتقۇلارنىڭ كەڭ دىققىتىنى قوزغىغان. بولۇپمۇ ئۇنىڭ بىرىنچى ئاپرېل كۈنى ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي باشلىقلار سۆھبىتى ئۆتكۈزۈلۈپ خىتاي ياۋروپا مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىنى قايتا مۇزاكىرە قىلىشنىڭ ئارقىسىدىن شۇنداقلا ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىدىغان بىر ۋاقىتتا بۇ ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلاشنى كۈن تەرتىپكە قويۇشى خىتاينىڭ مەقسىتىگە بولغان دىققەتنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن بەزى غەربلىك مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە خىتاي ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئەمەس پەقەت دۇنيانىڭ بۇ مەسىلىدىكى تەنقىدلىرىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈنلا بۇ قەدەمنى باسماقتىكەن گېرمانىيىلىك ئۇيغۇرشۇناس ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زەنس ئون ئۈچىنچى ئاپرېل بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
خىتاي ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سەۋەبلىك تەنقىد ۋە جازاغا ئۇچراپ كەلدى. ئامېرىكا شىنجاڭغا قارىتا ئەتراپلىق ئېمبارگو يۈرگۈزدى. ياۋروپا ئىتتىپاقى تەمىنات زەنجىرى قانۇنى چىقىرىشنى ئويلىشىۋاتىدۇ. بۇ مەسىلە، شۇنداقلا مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسىنى تەستىقلاش، ئۇنىڭ خىتاي بىلەن مەبلەغ سېلىش كېلىشىمى ئىمزالىشىنىڭ ئالدىنقى شەرتى قىلىندى. ياۋروپا بىلەن بولغان مەبلەغ سېلىش كېلىشىمى، ئىككى تەرەپنىڭ ئۆزئارا ئېمبارگوسى تۈپەيلى توختاپ قالغان. خىتاي ياۋروپانىڭ شىنجاڭ ئەمەلدارلىرىغا يۈرگۈزۈلگەن ئېمبارگونى بىرىنچى بولۇپ بىكار قىلىشىنى تەلەپ قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ياۋروپانىڭ رەت قىلىشىغا ئۇچرىدى. ئادرىيان زەنسنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىسىنى بىكار قىلىش نىيىتى بولمىسىمۇ، بىراق ئۇنىڭ ھەرىكىتى ياۋروپا ئىتتىپاقىنى قايىل قىلىش ئۈچۈن ئېتىلغان ئىستراتېگىيەلىك بىر قەدەمكەن.
ئادرىيان زەنس، مېنىڭچە بۇ ئىستراتېگىيەلىك بىر قەدەم بولۇپ، خىتاي قاراڭلار بىز بۇ ئەھدىنامىنى تەستىقلىدۇق دېمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ئەلۋەتتە ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىكار قىلىش ياكى باستۇرۇشنى توختىتىش نىيىتى يوق. بىراق خىتاي ھېچ بولمىغاندا قەغەز يۈزىدە بولسىمۇ مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسىنى تەستىقلىدۇق دېمەكچى بولدى. خىتاينىڭ ئىستراتېگىيەسى شۇ ئەلۋەتتە بىز بۇنى تەستىقلايمىز چۈنكى بىزدە مەجبۇرىي ئەمگەك يوق لېكىن خىتاينىڭ بۇ ئەھدىنامىنى تەستىقلىشى ئۇنىڭ رېئاللىقتىكى ئەمەلىي ھەرىكىتىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ دېدى خىتاي ھۆكۈمىتى بىر قانچە يىللىق قاتتىق تالاش تارتىشلاردىن كېيىن ب د ت كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ئۇيغۇر ئېلىدە تەكشۈرۈشتە ئەمەس بەلكى زىيارەتتە بولۇشنى قوبۇل قىلغان شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسى بىلەن مەجبۇرىي ئەمگەكنى بىكار قىلىش ئەھدىنامىسى ياۋروپا خىتاي مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىدىكى ئاساسلىق توسالغۇلارنىڭ بىرى بولۇپ قالغان گەرچە ئىككى تەرەپ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلنىڭ ئاخىرلىرى مەبلەغ سېلىش كېلىشىمىدە پىرىنسىپ جەھەتتىن پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلىپ خىتاي يۇقىرىقى ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلاشنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ بىراق كېلىشىم ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي ئەمەلدارلىرىنى ئۇيغۇرلار رايونىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى تۈپەيلى جازالىشى، شۇنداقلا خىتاينىڭ بۇنىڭغا قارىتا ئۆچ ئېلىشى سەۋەبلىك توختىتىپ قويۇلغان ئىدى. يەنە بەزى ئانالىزچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاينىڭ بۇ ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلىشى ئىجابىي ھەرىكەتتەك قىلسىمۇ، بىراق بۇ ئۇنىڭ نىيىتى نۇقتىسىدىن ئالغاندا پەقەتلا بىر كۆز بوياش ھەرىكىتىكەن. كانادالىق ئادۋوكات، كانادا رائۇل ۋاللېنبېرگ كىشىلىك ھوقۇق مەركىزىنىڭ قانۇن مەسلىھەتچىسى يونا دىياموند ئەپەندى ئون ئىككىنچى ئاپرېل زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى: قارىغاندا بۇ خىتاينىڭ كەڭ كۆلەملىك مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىسى، بولۇپمۇ شىنجاڭدا ئۇيغۇر ۋە خىتاي بولمىغان باشقا مىللەتلەرگە قارىتىلغان زور كۆلەملىك مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىسى سۈپىتىدە ئاشكارىلانغان قىلمىشىنى پەردازلەش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان بىر خىل ئۇسۇلدەك قىلىدۇ. چۈنكى خىتاي ئۆزىنىڭ خەلقئارادىكى ئىناۋىتىنى چۈشىنىدۇ، بەلكىم خەلقئارا قانۇنلارغا تايانغاندا ئۇنىڭ سودا ئىستىقبالى ۋە دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە ياردەم بېرىدۇ دەپ ئويلايدۇ. لېكىن يونا دىياموندنىڭ ئېيتىشىچە دۇنيا خىتاينىڭ بۇ مەسىلىدىكى سەمىمىيىتىنى سىناشتا ئۇنىڭ كونكرېت ھەرىكەت قوللىنىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىسىنى بىكار قىلغان قىلمىغانلىقىغا قارىشى كېرەككەن.
يونا دىياموند، دۇنيا شۇنى بىلىشى كېرەككى، ئەگەر خىتاي مەجبۇرىي ئەمگەكنى، مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرى ۋە زاۋۇتلىرىنى بىكار قىلمىسا ۋە بۇ ئورۇنلاردىكى تۇتقۇن قىلىشقا ئۇچرىغان ھەم مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان يۈز مىڭلارچە، ھەتتا مىليونلارچە ئۇيغۇرنى قويۇپ بەرمىسە، بۇ پەقەت بىر تەكلىپتىن باشقا نەرسە بولمايدۇ. شۇڭا خىتاي ئۆزىنىڭ بۇ رايوندىكى جىنايىتىنى بۇنىڭ بىلەن يوشۇرۇپ قالالمايدۇ دېدى. مۇتەخەسسىسلەر يەنە يۇقىرىقى ئىككى ئەھدىنامىنى تەستىقلىغان تەقدىردىمۇ ئۇنىڭ ئىجرا قىلىنىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ كومپارتىيە كونتروللۇقىدىكى ئىچكى سىياسىي قانۇن سىستېمىسى، شۇنداقلا ئەركىن ئاخبارات، مۇستەقىل ئىشچىلار ئۇيۇشمىسى ۋە ئەمگەك ھوقۇقىنى نازارەت قىلىدىغان تەرەپسىز ئورگانلىرىنىڭ مەۋجۇت بولماسلىقىدەك نۇرغۇن ئامىللارنىڭ توسقۇنلۇقىغا ئۇچرايدىغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلگىرى خەلقئارا ئەمگەك ھوقۇقىنى تەكشۈرۈش ئورگانلىرىنىڭ خىتاي كارخانىلىرىدىكى ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچلىرىنى تەكشۈرۈشىنى چەكلەپ، خەلقئارا مال تەمىنات زەنجىرىنىڭ ساغلاملىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغان. دوكتور ئادرىيان زېنزنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاينىڭ خەلقئارا مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىسىنى تەستىقلىشى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىشكە تۈرتكە بولىدۇ دەپ قاراش خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى سىياسىتىنى پۈتۈنلەي خاتا چۈشەنگەنلىككەن. ئادرىيەن زەنس مۇنداق دەيدۇ، مېنىڭچە بۇنداقتا باھالاش خىتاينىڭ رايوندىكى سىياسىتىنى پۈتۈنلەي خاتا چۈشەنگەنلىك. ھەتتا شى جىنپىڭ، لى كېچياڭ ۋە يۈ جىڭشىڭلارنىڭ ئۆزلىرىمۇ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىكى شىنجاڭ ھۆججەتلىرىدە بۇ ئەمگەك كۈچلىرىنى ئېنىق قىلىپ ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا تەھدىت دەپ ئېيتقان. بىز بۇنى باشقا ھۆججەتلەردىمۇ كۆرەلەيمىز. خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ ماھىيىتى نوقۇل ئىقتىساد ئەمەس، ئۇنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى سىياسىي. كىشىلەرنى تولۇق ئىسمېنىلىق ئىش ئورۇنلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇش ئۇنىڭ سىياسىي مەقسىتىدۇر. خىتاي خەلقئارا مەجبۇرىي ئەمگەك ئەھدىنامىلىرىنى تەستىقلايدىغانلىقىنى ئېلان قىلىشتىن بىر قانچە ئاي ئاۋۋال خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى ئۇنىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى ئەمگەك سىياسىتىنى تەنقىدلەپ، ئۇنىڭ سىياسىتىنىڭ كەمسىتىش خاراكتېرلىك ئىكەنلىكى، ۋە ئۇنىڭدىن چوڭقۇر ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەلقئارا ئەمگەك تەشكىلاتى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى دوكلاتىدا بۇ كومىتېت ئۇنىڭ مەملىكەت ۋە رايون خاراكتېرلىك سىياسىتى ۋە نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشقا ئالاقىدار نۇرغۇن ھۆججەتلىرىدە ئىپادىلەنگەن سىياسەت يۆنىلىشىگە بولغان چوڭقۇر ئەندىشىلىرىنى ئىپادىلەيدۇ شۇڭا ھۆكۈمەتنىڭ بارلىق ئايرىش چەتكە قېقىش ياكى پەرقلەرنى يوقىتىشنى مەقسەت قىلغان مەملىكەت ۋە رايون خاراكتېرلىك سىياسەتلىرىنى قايتا كۆرۈپ چىقىشنى تەلەپ قىلىدۇ دەپ كۆرسىتىلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاتالمىش ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى نامراتلىقنى تۈگىتىش دەپ چۈشەندۈرسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ئاشكارىلانغان رەسمىي ھۆججەتلىرىدىن بۇ ھەرىكەتنىڭ ئىقتىسادنى ياخشىلاش ئاساسلىق مەقسەت بولماستىن بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى جەمئىيەت ۋە تۇرمۇش قۇرۇلمىسىنى ۋەيران قىلىشنى نىشان قىلغانلىقى مەلۇم. ئۇيغۇر ئانالىزچىلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاينىڭ ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى ئومۇميۈزلۈك كەسىپ ئۆزگەرتىپ، ئىشلەمچىلەرگە ئايلاندۇرۇشنىڭ ئارقىسىدا ئۇيغۇرلارغا قارىتا پىلانلىق، مەقسەتلىك ئېلىپ بېرىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى يوشۇرۇنغانىكەن. تۆۋەندە ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر رايونىدىكى كۆچۈرۈش ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش سىياسىتىنى چۈشىنىش. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ھاللىق سەۋىيەگە ئومۇميۈزلۈك يېتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش پىلانى بويىچە ئۇيغۇر رايونىدا ئاتالمىش نامراتلىقنى يىلتىزىدىن يوقىتىش سىياسەتلىرىنى يولغا قويغان ئىدى. ئەمما نامراتلىقنى يوقىتىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى بولسا رايون مۇقىملىقىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش دەپ بېكىتىلگەن. ئۇ ھالدا رايون مۇقىملىقىغا خەتەر بولۇۋاتقانلار زادى كىملەر؟ بىزگە مەلۇم بولغىنىدەك، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر رايونىدا گەرچە مۇقىملىقنىڭ ئەڭ چوڭ كۈشەندىسىنىڭ پەقەت ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئاتالغان بۇ زېمىننىڭ ئەسلى ئىگىلىرى بولغان ۋە رايون نوپۇسىنىڭ ئەڭ كۆپ نىسبىتىنى ئىگىلەيدىغان ئۇيغۇرلار ئىكەنلىكىنى ئېنىق تىلغا ئالمىسىمۇ، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى توقسىنىنچى يىللاردىن بۇيان خەلقئارا تېررورلۇققا باغلىۋالغان ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچنىڭ پەقەت ئۇيغۇرلارنىلا كۆرسىتىدىغانلىقى ھېچكىمگە سىر ئەمەس. ئەلۋەتتە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۈچ خىل كۈچ نامىدا ئاتىشىنىڭ كەينىدە ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈش نىيىتى يوشۇرۇنغان.

شۇنداقلا رايوندىكى قىرغىنچىلىق سىياسەتلىرىنى ئاتالمىش تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، ئۈچ خىل كۈچلەرنى تازىلاش نامىدا ئېلىپ بارغان. ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرالغۇ ئۆيلىرىنى چېقىپ قايتا سېلىش، ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنى بىخەتەر يەر تەۋرەشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان ئۆيلەرگە كۆچۈرۈش بولسا، ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس قۇرۇلمىسىنى، ياشاش ئادەتلىرىنى ئۆزگەرتىش، خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئومۇميۈزلۈك كونتروللۇقىدا تېخىمۇ چوڭ قولايلىقلارنى يارىتىشنى مەقسەت قىلىپ ئېلىپ بېرىلغان. مەسىلەن. خىتاينىڭ ئون ئۈچىنچى بەش يىللىق پىلانىنىڭ ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈشىگە دائىر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئېلان قىلغان ھۆكۈمەت دوكلاتىدا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئون مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، پۈتكۈل رايون دائىرىسىدە ئۈچ يۈز ئوتتۇز ئۈچ دانە كۆچۈرۈپ ئورۇنلاشتۇرۇش بازىسى تەسىس قىلغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. مەسىلەن، خىتاينىڭ ئون ئۈچىنچى بەش يىللىق پىلانىنىڭ ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈشىگە دائىر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئېلان قىلغان ھۆكۈمەت دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئون مىليارد يۈەندىن ئارتۇق مەبلەغ سېلىپ، پۈتكۈل ئاپتونوم رايون دائىرىسىدە ئۈچ يۈز ئوتتۇز ئۈچ دانە كۆچۈرۈپ ئورۇنلاشتۇرۇش بازىسى تەستىقلىغان ياكى شەھەر، بازارلاردىكى سانائەت رايونى قۇرۇلۇشى ياكى يېزا، كەنت قۇرۇلۇشى ۋە ياكى كۆچمەنلەر كەنتى، چېگرا رايونلاردىكى ئورۇنلاشتۇرۇش ئورۇنلىرى ئارقىلىق كۆچۈرۈپ ئورۇنلاشتۇرۇلغانلارغا ئولتۇراق ئۆي رايونى قۇرۇپ، بۇ رايونلارغا كۆچۈپ كەلگەن نوپۇسنىڭ تىرىكچىلىك قىلىش شارائىتىنى ئالدىن ھازىرلىغان. مەزكۇر دوكلاتتا ئۇيغۇر يازغۇچى ئۆمەر ئىمىننىڭ تەكلىماكاننىڭ يۈرىكىدىكى ئوت ناملىق ئەسىرىدە تەپسىلىي تونۇشتۇرۇلغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەڭ قەدىمىي كەنت بولغان دەريا بويى كەنتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ كۆچۈرۈلۈش ئەھۋالى ھەققىدە مەلۇمات بېرىلگەن يەنى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى خوتەن دىيارىنىڭ كېرىيە ناھىيەسىگە جايلاشقان دەريا بويى كەنتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك كۆچۈرۈلۈشى قارار قىلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتى دەريا بويى كەنتى ئاھالىلىرىنى بىر يۈز ئەللىك كىلومېتىر يىراقلىقتىكى كۆچۈرۈپ ئورۇنلاشتۇرۇش نۇقتىسىغا كۆچۈرۈشنى پىلانلاپ، بۇ يەرگە يېڭى دەريا بويى كەنتى دەپ نام قويغان. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى دەريا بويى كەنتىدە ئولتۇرۇشلۇق ئەزىزخان ئابلا قاتارلىق بىر يۈز ئون تۆت ئائىلە ئۇيغۇر رەسمىي ھالدا ئاتالمىش يېڭى دەريا بويى كەنتىگە كۆچۈرۈلگەن. ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە ئۈچ يۈز ئاتمىش ئۈچ ئائىلىنى كۆچۈرۈپ، تەكلىماكاننىڭ ئەڭ ئاخىرقى قوغدىغۇچىلىرى دەپ قارالغان دەريا بويى كەنتى ئۇيغۇرلىرىنى پۈتۈنلەي كۆچۈرۈشنى تاماملىغان. دوكلاتتا دەريا بويى كەنتىدىكى خەلقلەرنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ كۆچۈرۈش پىلانىدىن ئانچە رازى ئەمەسلىكىنى، ئەمما ھۆكۈمەت بۇ خەلقلەرنىڭ سالامەتلىكى، ياخشى تۇرمۇش كەچۈرۈشى، نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن كۆچۈرۈشكە مەجبۇر بولغىنى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. دېمەك، تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى دەريا بويى كەنتىدە ئەسىرلەر بويى دەريا ئېقىنلىرىنى بويلاپ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ياشاپ كەلگەن ۋە ھېچقانداق خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ئايىغى تەگمىگەن زېمىن ئاقىۋەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا ۋەيران قىلىنىش قىسمىتىدىن قېچىپ قۇتۇلالمىغان. ھەرقانداق ئىنسان ئۆزى ياشاۋاتقان ماكانلىرىنى تاشلاپ باشقا جايلارغا كۆچكەندە ھاياتىدا نۇرغۇن ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىشى تەبىئىي. خىتاينىڭ كۆچۈرۈش ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش سىياسىتىدە ئۆي ماكانلىرىدىن مەجبۇرىي كۆچۈرۈلۈپ، يېڭى رايونلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئۇيغۇرلارنىڭ تىرىكچىلىك مەسىلىسىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بىر تۇتاش پىلانلىق يوسۇندا ئورۇنلاشتۇرۇلغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل ئورۇنلاشتۇرۇشنى ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇرلارغا قىلىۋاتقان ئالاھىدە غەمخورلۇقى سۈپىتىدە تەشۋىق قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە بۇ ھادىسىنىڭ خۇددى تارىختىكى مۇستەملىكىچىلەرنىڭ يەرلىك ئاھالىلەرنى يوقىتىش ئۈچۈن يۈرگۈزگەن مۇستەملىكە سىياسەتلىرىدىن پەرقسىز ئىكەنلىكى كۈنسېرى ئاشكارا بولماقتا. ئون ئۈچىنچى بەش يىللىق پىلاننىڭ خىزمەت دوكلاتىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ يەكەن ناھىيەسىنىڭ مەلۇم بىر يېزىسىدىن ئاقتاغ بازارغا كۆچۈرۈلگەن ئايگۈل ساۋۇرنىڭ كۆچۈرۈلۈشتىن كېلىپ چىقىدىغان تىرىكچىلىك مەسىلىسى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنىڭ قانداق يوقالغانلىقى مىسال قىلىنغان. يەنى ئايگۈل ساۋۇر مەجبۇرىي كۆچۈرۈلگەندىن كېيىن يېڭى كۆچۈپ بارغان يېزىدا تەربىيەلەش كۇرسىغا قاتناشتۇرۇلغان. كۇرسنى تاماملىغاندىن كېيىن شۇ يەردىكى بىر پەلەي زاۋۇتىغا ئىشلەمچىلىككە ئورۇنلاشقان. يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى كۆچۈرۈلگەن ئاھالىلەرنىڭ تىرىكچىلىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئۆينىڭ بوسۇغىسىدىن ئاتلىسىلا زاۋۇتقا كىرىدىغان قولاي شارائىت ھازىرلىغانلىقىنى تىلغا ئالغان. بۇنىڭدىن باشقا خىتاي ھۆكۈمىتى خوتەن شەھىرىنىڭ كۆچۈرۈش ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۇسۇلىنى مىسال قىلغان. مەسىلەن، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشتىكى كۆچۈرۈش نۇقتىلىرىنى ئاساسەن سانائەت رايونلىرىنىڭ ئەتراپىغا ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆچۈرۈلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەتراپتىكى سانائەت رايونلىرىدىكى يەتمىشتىن ئارتۇق كارخانىلاردا يېمەكلىك پىششىقلاپ ئىشلەش، باقمىچىلىق، تىككۈچىلىك قاتارلىق تۈرلۈك كەسىپلەر بىلەن شۇغۇللىنىپ، مۇقىم كىرىمگە ئېرىشىپ، تۇرمۇشى كاپالەتلەندۈرۈلگەنلىكىنى تىلغا ئالغان. بۇنىڭدىن باشقا، مەزكۇر دوكلاتتا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ، كۆچۈرۈش بىر ۋاسىتە، سانائەتنى راۋاجلاندۇرۇپ، نامراتلارنى يوقىتىش ئاساسىي مەقسەت دېگەن نىشانى ئاستىدا كۆچۈرۈلگەن ئاھالىلەرنى تۈرلەرگە ئايرىپ، دەرىجە بويىچە كۇرسلاردا تەربىيەلەپ، يېزا ئىگىلىكىدە ئالاھىدە كەسىپلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تۈرى، ئەمگەك كۈچلىرى زىچ بولغان كەسىپلەر، ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، ئىگىلىك ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش، ساياھەت كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇللاردا توقسەن مىڭدىن ئارتۇق كۆچۈرۈلگەن ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنىڭ تىرىكچىلىك قىلىشىغا شارائىت يارىتىپ بەرگەنلىكىنى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كۆچۈرۈلگەن ئاھالىلەرگە قارىتا باشقۇرۇشنى كۈچەيتكەنلىكىنى تىلغا ئالغان. ئەمما كۆچۈرۈلگەن ئاھالىلەرنىڭ ئاتالمىش دۆلەت تىلى ئۆگىنىش، مەدەنىيەتلىك ئائىلە قۇرۇلۇشى قاتارلىق ئۇسۇللاردا ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئۆزئارا سىڭىپ كېتىشىدەك مەنزىرىنى قانداق بەرپا قىلىۋاتقانلىقى دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغان مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. خىتاينىڭ مەزكۇر دوكلاتىدا يەنە تەڭرىتېغىنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى ئۈچ يۈز ئوتتۇز ئۈچ يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نۇقتىسىدا خىلمۇ خىل تەشۋىقات تاختىلىرىنى ئۇچراتقىلى بولىدىغانلىقى، كۆچمەنلەر ھەر ۋاقىت ھۆكۈمەتنىڭ سىياسەتلىرىدىن خەۋەر تېپىپ ۋە بۇ ئارقىلىق بەشنى قوبۇل قىلىش ئىدىيەسىنى كۈچلەندۈرىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. خىتاينىڭ ئاتالمىش بەشنى قوبۇل قىلىش ئىدىيەسى بولسا، بىرىنچىسى، خىتاي دۆلىتىنى دۆلىتىم دەپ تونۇش ئىدىيەسى. ئىككىنچىسى، جۇڭخۇا مىللىتى كىملىكىنى مىللەت كىملىكى دەپ قوبۇل قىلىش ئىدىيەسى. ئۈچىنچىسى، جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنى مىللىي مەدەنىيىتىم دەپ قوبۇل قىلىش ئىدىيەسى. تۆتىنچىسى، خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوسىيالىستىك جەمئىيەت قۇرۇشنى قوبۇل قىلىش ئىدىيەسى. بەشىنچى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ مۇقىملىقى، ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىكىنى قوغداشنى مۇھىم ئاساس قىلىش، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ بىئولوگىيەلىك بىخەتەرلىكىنىڭ مۇستەھكەم ئۇلى دەپ قوبۇل قىلىش قاتارلىقلاردۇر. دەرۋەقە، جەنۇبتىكى قەشقەر، خوتەن، ئاقسۇ ۋە قىزىلسۇ قاتارلىق ئۈچ ۋىلايەت، بىر ئوبلاستنى باش نىشان قىلغان ئاتالمىش نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش سىياسىتىنىڭ مۇھىم بىر تۈرى بولغان كۆچۈرۈش ئارقىلىق نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تۈرى بولسا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ تاشقى دۇنياغا تېخى ئاشكارىلىنىپ بولالمىغان يەنە بىر يۈزىدۇر.
رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلىشى غەربنىڭ رۇسىيەگە قارىتا شىددەتلىك ئېمبارگو يۈرگۈزۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى. مەلۇم بولۇشىچە رۇسىيەگە قارىتىلغان ئېمبارگو رۇسىيە بىلەن قويۇق مۇناسىۋىتى بولغان مەركىزىي ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئىقتىسادىغىمۇ تەسىر قىلىشقا باشلىغان. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېيتىشىچە بۇنىڭ تەسىرى بىلەن مەركىزىي ئاسىيادىكى دۆلەتلەردە تاۋار يېمەك ئىچمەك قىممەتلەشمەكتە پۇل پاخاللاشماقتا سودا يولى بۇزۇلماقتىكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغاندىن ئاڭلايسىلەر روسىيە ئارمىيەسى ئۇكرائىناغا قارشى زور كۆلەملىك ھەربىي تاجاۋۇزلىق بىلەن باستۇرۇپ كىرگەندىن بۇيان ئامېرىكا باشلىقىدىكى غەرب دۆلەتلىرىنىڭ روسىيەگە ئېمبارگو يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم

چۈنكى بۇ دۆلەتلەرنىڭ رۇسىيە بىلەن بولغان سودا-ئىقتىسادىي ئالاقىلىرى ناھايىتى قويۇق بولغان. بولۇپمۇ ئوتتۇرائاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى ئىمپورت قىلىدىغان تاۋارلارنىڭ سالماقلىق قىسمى رۇسىيەگە توغرا كېلىدىكەن. ئوتتۇرائاسىيا مەتبۇئاتلىرىدا ئېلان قىلىنىۋاتقان خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ھازىرقى ۋاقىتتا ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ھەرىكەتلىرى ۋە غەربنىڭ رۇسىيەگە يۈرگۈزۈۋاتقان ئېمبارگولىرى مەركىزىي ئاسىيا مەملىكەتلىرىنىڭ ئىقتىسادىغىمۇ سەلبىي تەسىر يەتكۈزمەكتە. قازاقىستاننىڭ Forbes تور ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان دۇنيا بانكىسى، ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ياۋروپا ۋە مەركىزىي ئاسىيا ئەللىرىگە زەربە بولىدۇ ناملىق ماقالىدا ئېيتىلىشىچە، دۇنيا بانكىسى ئونىنچى ئاپرېلدە مەخسۇس خەۋەر ئېلان قىلىپ، ئۇنىڭدا ياۋروپا ۋە مەركىزىي ئاسىيانىڭ ئىقتىسادىغا باھا بەرگەن. ئۇنىڭدا دېيىلىشىچە، مەزكۇر رايوننىڭ ئىقتىسادى بۇ يىل تۆت پۈتۈن ئوندىن بىر پىرسەنت كېمىيىدىكەن. بۇ ئىككى يىل مابەينىدىكى ئىككىنچى نۆۋەتلىك كېمىيىش بولۇپ، دەسلەپتە بۇنىڭغا كورونا ۋىرۇسى ۋاباسى سەۋەب بولغان. ئىقتىسادىي كىرىزىس بولۇپمۇ خام ئەشيا ۋە مالىيە، سودا ۋە كۆچمەنلەر ساھەلىرىدە يۈز بەرگەن بولۇپ، بۇ مەملىكەتلەر ئارىسىدا بىر بىرىگە بولغان ئىشەنچكە سەلبىي تەسىرنى يەتكۈزگەن. بۇنىڭدىن بىرىنچى نۆۋەتتە رۇسىيە ۋە ئۇكرائىنا، شۇنىڭدەك بېلاروسىيە، قىرغىزىستان، مولدوۋا ۋە تاجىكىستاننىڭ زەرداب چېكىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلماقتا. ماقالىدا دۇنيا بانكىسىنىڭ ياۋروپا ۋە مەركىزىي ئاسىيا بويىچە باش ئىقتىسادچىسى ئاسلى دېمىرگۈش كۇنتنىڭ بۇ ھەقتىكى قارىشى كەلتۈرۈلگەن. ئۇ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشنىڭ ۋە كورونا ۋىرۇسى ۋاباسىنىڭ ئىقتىسادقا كەڭ كۆلەمدە زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، مەزكۇر رايون مەملىكەتلىرى ئۆزلىرىنىڭ ئىچكى ئىقتىسادىنىڭ بارلىق ساھەلىرىنى مۇستەھكەملەپ، بولۇپمۇ ئاھالىنىڭ ئاجىز قاتلاملىرىنىڭ، شۇ جۈملىدىن كۆچمەنلەرنىڭ مەنپەئەتلىرىنى قوغداشقا ئالاھىدە دىققەت بۆلۈشى لازىمكەن. ئۇرۇش سەۋەبىدىن نېفىت باھاسىنىڭ ئۆسۈشى ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىنى تەمىنلەشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ۋە رۇسىيەگە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئېمبارگولار ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئالدىنقى قاتارلىق مەملىكەتلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىپ كەلگەن قازاقىستان ئىقتىسادىغا قانداق تەسىر يەتكۈزمەكچى؟ سۈلېيمېنوف نامىدىكى شەرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتىنىڭ يېتەكچى ئىلمىي خادىمى، مەركىزىي ئاسىيا بويىچە تونۇلغان مۇتەخەسسىس يېركىن بايداروف مۇنداق دېدى. داۋاملىشىۋاتقان ئۇرۇش، يەنى رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنىغا قارشى باسقۇنچىلىقى پەقەت قازاقىستان ئىقتىسادىغىلا ئەمەس، بەلكى قازاقىستاندىكى ئىجتىمائىي-سىياسىي ۋەزىيەتكىمۇ سەلبىي تەسىر قىلىدۇ. كۆپ مىللەتلىك مەملىكەت بولغان قازاقىستان ۋە ئۇنىڭ پۇقرالىرى مەزكۇر ئاتالمىش ھەربىي ئوپېراتسىيەنى ھەر خىل چۈشىنىدۇ. ئەگەر ئېنىق قازاقىستان ئىقتىسادىغا بولغان تەسىرگە توختالساق، رۇسىيەگە قارىتىلغان ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي ئېمبارگولار شۇ جۈملىدىن قازاقىستان ئىقتىسادىغىمۇ تېگىدۇ. بىر ياۋروئاسىيا ئىقتىسادىي بوشلۇقىغا ئەزالىق بولۇشنىڭ ئۆزىلا ۋەزىيەتنىڭ قازاقىستان ئىقتىسادىغا سەلبىي تەسىر قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ. قازاقىستان رۇسىيە ئىقتىسادى ئۈچۈن غەرب بازىرىنىڭ ئۆزىگە خاس خۇسۇسىيەتكە ئىگە ئالماشتۇرغۇچىسى بولالايدۇ ھەم بولۇشى كېرەك. رۇسىيە تاۋارلىرى كۆپلىگەن قازاقىستان تاۋارلىرىنىڭ رىقابەتچىسىگە ئايلانماقتا. بۇنىڭ ئاخىر نېمىگە ئېلىپ كېلىشىنى تەسەۋۋۇر قىلىشمۇ مۇمكىن ئەمەس. ھازىر ئېنىق قازاقىستان ئىقتىسادىنىڭ بىۋاسىتە قايسى ساھەلىرىگە سەلبىي تەسىر يەتكۈزىدىغانلىقىنى ئېيتالمايمەن. بۇ ئىقتىساد مۇتەخەسسىسلىرى ئېنىقلايدىغان مەسىلە. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان سىياسەتشۇناس پيوتر سۋويىك ئەپەندى مۇنداق دېدى، قازاقىستاننىڭ بارلىق ئېكسپورتىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى رۇسىيە ئالاقە يوللىرى ئارقىلىق ئۆتىدۇ. ئۇنىڭ ئىمپورتىنىڭ كۆپ قىسمىمۇ رۇسىيە بىلەن باغلىنىشلىق. دېمەك، قازاقىستان ئىقتىسادىي جەھەتتىن ھەم ئېكسپورت، ھەم ئىمپورت ئارقىلىق رۇسىيەگە مەھكەم باغلانغان. ئەمما قازاقىستان ئېكسپورتى ئېمبارگولار تەسىرىگە ئۇچرىمىدى. مۇبادا قازاقىستان رۇسىيە مەنپەئەتلىرىگە قارشى ئوينىمايدىغان بولسا، ئۇ چاغدا قازاقىستان ئۆز پايدىسىغا ئىگە بولىدۇ. يېقىن ئارىدىكى بىر نەچچە ئاي ئىچىدە ۋەزىيەت شۇنداق بولىدۇكى، قازاقىستاننىڭ ھەم ئېكسپورتى، ھەم ئىمپورتى ساقلىنىپ، سەلبىي ھادىسىلەر يۈز بەرمەيدۇ. قازاقىستاننىڭ ئىقتىسادى بولسا رۇسىيەگە قارىغاندا خېلى تۆۋەن. ئۇنىڭ ئىقتىسادىدا بارلىق نەرسە ئادەتتىكىدەك، يەنى خام ئەشيا سېتىلىپ، تەييار توۋار سېتىۋېلىنىدۇ. شۇنىڭدەك يېقىن ئارىدا رۇسىيە ئىقتىسادى كۆپ قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلسە، قازاقىستاندا مۇنچىلىك ئېغىرچىلىق يۈز بەرمەيدۇ. ئەمما بىر-ئىككى يىلدىن كېيىن بۈگۈنكى يۈز بېرىۋاتقان ۋەقەلەر قازاقىستان ئىقتىسادىغا خېلى چوڭ قىيىنچىلىقلارنى ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن.

مەركەزىي ئازىيا دۆلەتلىرىنىڭ، ئاساسەن قازاقىستان كۆپرەك قىرغىزىستان ئىككىسى زىيان تارتىدۇ. بۇنى ھەم قازاقىستان ھۆكۈمىتىمۇ دەۋاتىدۇ. قەھرىمان غوجامبەردى دولقۇن ئەيسا باشلىق دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە باشقىمۇ ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ پۈتكۈل كۈچى بىلەن ئاكتىپ، بۇرۇنقىدىنمۇ تىرىشىپ ھەرىكەت قىلىش، ئۇيغۇر مەسىلىسىنى داۋاملىق ۋە ھەر تەرەپلىمە كۆتۈرۈش كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ يەنە كوممۇنىستىك خىتاينىڭ پۈتكۈل دۇنياغا تەھدىت قىلىۋاتقان، كەلگۈسىدە چوڭ ئاپەت ئېلىپ كېلىدىغان بىر دۆلەت بولغانلىقتىن، ئۇيغۇر مەسىلىسىگە بولغان دىققەتنىڭمۇ كۈچىيىش لازىملىقىنى بىلدۈردى. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، رۇسىيە ئۇكرائىنا ۋەزىيىتى قازاقىستاننىڭ خوشنا ئۆزبېكىستان بىلەن بولغان سودا مۇناسىۋەتلىرىگىمۇ سەلبىي تەسىر يەتكۈزمەكتە. ئون بەشىنچى ئاپرېلدىن تارتىپ قازاقىستان ئۆزبېكىستانغا ئىمپورت قىلىنىدىغان بۇغداي ۋە ئۇننى چەكلەپ يىللىق نورما قويماقچى. بۇ يىل ئۆزبېكىستان قازاقىستاندىن يۈز مىڭ توننا ئاشلىق سېتىۋېلىشنى پىلانلىغان ئىكەن. بۇ پروگراممىنى ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.